ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ຫຼັກບຸນ ເລຂາທິການໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໃນເອເຊຍ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີການຈັ ບກຸມ ໄປຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍການແຝງຕົວເອງ ເປັນນັກທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບກາ ນຮ່ວມມືຈາກທາງການລາວໃນທຸກໆດ້ານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຫຼ້າສຸດ ທາງການໄທກໍໄດ້ຈັດສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນ 48 ລາຍ ໃຫ້ກັບທາງການລາວ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ອຍຕິດຕາມຈັບກຸມ ເນື່ອ ງຈາກວ່ານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທັງ 48 ລາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກໄທ ແລະ ຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ກໍຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຂ້າມນ້ຳຂອງຈາກລາວໄປໄທເລື້ອຍ ມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອສ໌ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາຫຼັກກໍຄືຢາບ້າ ເຮົາໄປຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອການຈັບ ທັງສະກັດກັ້ນ ແລ້ວກໍທັງຮ່ວມມືຕາມແນ ວຊາຍແດນ ແລ້ວກໍໝາຍຈັບຂອງຄົນທີ່ເປັນຄົນໄທ ແລ້ວຫຼົບໜີໄປຢູ່ທີ່ ສປປ ລາວ 48 ລາຍ ຊຶ່ງເປັນລາຍສຳຄັນ ຄືຖ້າເຮົາຈັບລາຍທີ່ມີໝາຍຈັບນີ້ໄດ້ຫັ້ນ ມັນກໍຈະຢຸດຢັ້ງສະກັດກັ້ນການສົ່ງຢາ ເພາະວ່າພໍ່ຄ້າຢານີ້ນີ້ ສ່ ວນໃຫຍ່ເຂົາຈະໄປຢູ່ທີ່ລາວເປັນຫຼັກ ໄປຫຼົບຊ່ອນ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈັບເມື່ອໃດ ມັນກໍຈະຢຸດຢັ້ງເຄືອຂ່າຍຂອງພໍ່ຄ້າທີ່ຈະສົ່ງຢາໄດ້ພໍສົມຄວນເນາະ ສ່ວນພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັ ດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາ ຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າ ງໆທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລ້ຳໜ້າກວ່າຕຳຫຼວດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເທົ່າທັນ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ອັນຫົວໂປ່ໂຕການໃຫຍ່ທີ່ຈັບບໍ່ໄດ້ນີ້ ມັນກະ ຈັບບໍ່ໄດ້ແທ້ ພວກນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ອອກເຮືອນ ມັນນັ່ງສະເຫວີຍສຸກຢູ່ ຜູ້ເຮັດແມ່ນລູກນ້ອງແລ່ນຫາຂັບລົດຂັບລາງ ຫາແລ່ນເອົາເງິນເອົາຄຳໃຫ້ມັນນີ້ ແມ່ນມັນໃຊ້ວິທະຍາສາດນີ້ເບິດ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກທັນສ ະໄໝນີ້ເບິດເນາະ ມັນເປັນແນວນັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ທັນມັນຫັ້ນນະ ຈັ່ງຊັ້ນພວກເຮົານີ້ກໍພະຍາຍາມ ແລະກະຫາວິທີຢູ່ເພື່ອຊິເຮັດ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫານີ້ນີ້ ດຽວນີ້ເຂົາທັນສະໄໝແລ້ວ ເຂົາກໍມີວິທີປ້ອງກັນ ຕົວຂອງເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາເຮັດຫຼາຍແລ້ວເຂົາກໍຢ້ານ ເມື່ອເຂົາຢ້ານເຂົາກໍຕ້ອງຊອກຫາສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງເຂົາເອງ ພົນເອກ ວິໄລ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປາບປ າມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍອອກໄປເປັນພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຈັບນັກ ຄ້າຢາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການຜະລິດ ແລະ ລັກລອບຄ້າຢາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ ທັງນີ້ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງ 4 ປະເທດມາແລ້ວ 137 ຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດໄທຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເກີນກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດ ຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ກວ່າ 20,000 ລ້ານບາດ ສ່ວນຕຳຫຼວດພະມ້າໄດ້ເຜົາທຳລາຍຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 450 ຕັນ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດສະກັດຈັບການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 1843 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 32,111 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີກວ່າ 260 ຕັນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລາຍການ ນອກຈາກນັ້ນ ດ້ວຍການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງທາງການລາວ-ໄທ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດລາວສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ໃນລາວ ແລະ ໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໃຫ້ກັບທາງການໄທເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທາງການໄທໄດ້ມ ອບເງິນລາງວັນ 1 ລ້ານບາດ ໃຫ້ກັບທາງການລາວດ້ວຍ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ເພາະຍັງມີນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນ 48 ລາຍ ຕາມໝາຍຈັບຂອງທາງການໄທ ທີ່ຍັງຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA